ນັກສືບສວນສອບສວນທ່ານໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງອຸດສາຫະກຳການສອດແນມເອກະຊົນ ແລະ ການເອົາບຸກຄົນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງເທັກໂນໂລຈີການຊິ້ງຊອມດ້ວ ຍດີຈີຕອລ ແມ່ນເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການສະແດງອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບເລື່ອງການສະແດງຄວາ ມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ທ່ານ ເດວິດ ເຄ ໄດ້ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ໄປໃຫ້ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງ ລີຊາ ຊໄລນ໌ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກເຈນີວາ ດັ່ ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ນັກສອບສວນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເດວິດ ເຄ ບໍ່ໄດ້ປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສອດແນມທຸກຢ່າງ ເພິ່ນຮັບຮູ້ວ່າລັດຖະບານຂອງປະເທດ ຕ່າງໆ ຍ່ອມມີເຫດຜົນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສິ່ງຊິ້ງຊອມທາງເທັກໂນໂລຢີ ເພື່ອຮັບມືກັບກິດຈະກຳຂອງອາດຊະຍາກອນ ເຊັ່ນ ພວກກໍ່ການຮ້າຍເປັນຕົ້ນ ເພິ່ນກ່າວວ່າລັດຖະບານຄວນສາມ າດໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ເພື່ອປ້ອງກັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ

ການສອດແນມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະສຳລັບທຸກຄົນ ບ່ອນທີ່ທາງລັດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຮ່ວມມືກັນ ໃນການເຜີຍແຜ່ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນທັນທີ ແລະ ເປັນປະຈຳຕໍ່ບຸກຄົນຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຕາມປົ ກກະຕິແມ່ນຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ຕໍ່ອົງການທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ເຊັ່ນ ພວກນັກຂ່າວ ພວກປົກປ້ອງ ພວກຝ່າຍຄ້ານ ພວກທະນາຍຄວາມ ແລະ ອື່ນ ໆ ໃນລາຍງານຂອງເພິ່ນ ທ່ານ ເຄ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຕົວຢ່າງຫຼາຍອັນສູ່ຟັງ ໃນກໍລະນີໜຶ່ງກໍແມ່ນລັດຖະບານເອທິໂອເປຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າທຳການສອດແນມຊາວເອທິໂອເປຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເທັກໂນ ໂລຈີດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຄອມພິວເຕີຂອງລາວ ໂດຍເຄື່ອງທຳລາຍທີ່ເຮັດຈາກບໍລິສັດເຢຍລະມັນ ແລະ ອັງກິດ ໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວໄດ້ອັດເອົາອີເມລຂອງລາວ ການໂອ້ລົມຜ່ານທາງວິດີໂອ ແລະ ການເຄາະແປ້ນອັກສອນໃນແຕ່ລະເທື່ອ ແລ້ວຂໍ້ມູນຕ່າງໆກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປບ່ອນຮັບຂໍ້ມູນໃນເອທິໂອເປຍ ໃນອີກກໍລະນີໜຶ່ງ ທ່ານ ເຄ ກ່າວວ່າ ການລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະ ບານຂອງຈີນໄດ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຈື່ຮູບໜ້າຕາ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍສອດແນມເພື່ອສອດສ່ອງເບິ່ງພວກຊົນເຜົ່າວີເກີ ທີ່ອີງໃສ່ຮູບໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຈະບັນທຶກໄວ້ການເ ຂົ້າອອກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົບທວນຄືນເບິ່ງ ເພິ່ນກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຢີບາງອັນແມ່ນເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນ ທ່ານ ເຄ ກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ເພິ່ນກ່າວວ່າ ອຸດສາຫະກຳສອດແນມເອກະຊົນ ພາກັນປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເງົາມືດ ພາກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດ ເທັກໂນໂລຢີຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນບ່ອນເລິກລັບທີ່ສຸດ ເພິ່ນໄ ດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຄ້າໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໂດຍຄວາມກະຫາຍຜົນກຳໄລ ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າລັດຖະບານບໍ່ຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ການສົ່ງອອກ ຫຼື ໂອນເທັກໂນໂລຢີສອດແນມ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍນີ້ແລ້ວ ມັນ ກໍຈະປ່ອຍໃຫ້ມີການຄ້າຂາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທັງມີອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ກໍຈະເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ທ່ານ ເຄ ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາມາດຕະການທັນທີຕໍ່ການຊື້ຂາຍ ການໂອນ ແລະ ການໃຊ້ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເຄື່ອງມືຂອງອຸດສາຫະກຳສອດແນມເອ ກະຊົນ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຍຸຕິການສອດແນມທັງໝົດຢ່າງຖາວອນ ແຕ່ເພິ່ນກໍກ່າວວ່າ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເພື່ອປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ ຈະຕ້ອງມີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຄື່ອງມືຂອງການສອດແນມດ້ວຍດິຈິຕອລຈະໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທຸລະກິດເທັກໂນໂລຊີດ້ານດິຈິຕອລນີ້ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳອອກມາໃຊ້ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA